تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن
ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزىنىڭ ئاۋسترالىيەگە كۆچمەن بولۇپ كېلىش تارىخى ھەققىدە توختالدى ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگەندىن كېيىن ئالتە يىل ئۆتۈپ ئاۋسترالىيەگە كۆچمەن بولۇپ كېلىشىدىكى سەۋەب ئامىللار شۇنىڭدەك ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ دۆلەتكە ماكانلىشىش تارىخى ھەققىدە بايان قىلدى.
ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىزنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا مۇشۇ ئانا ۋەتىنىڭىزنى تاشلاپ چەت ئەلگە چىقىپ كېتىشىڭىزدىكى سەۋەب ئامىل نېمە؟ كۆپ رەھمەت ئەھۋال سوراپ ھە تېلېفون قىلغانلىقىڭىزغا. ئەمدى سىزنىڭ سوئاللىرىڭىزغا جاۋاب بېرىشقا باشلاي. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بىرىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا مەن تاشكەنتتىكى بەش يىللىق ئوقۇشۇمنى تاماملىغاندىن كېيىن ۋەتەنگە قايتتىم. بۇ جەرياندا مەن مەجبۇرىي ئەمگەكلەرگە نازارەت ئاستىدىكى ئەمگەكلەرگە سېلىندىم. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى چوڭ تازىلاش ۋاقتىدا قولغا ئېلىنىپ، ئون ئىككى يىللىق مۇددەت بىلەن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ، گومىنتىڭ تۈرمىسىدە ئون يىلدىن ئوشۇقراق تۈرمىدە ياتقان بولدۇم. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايلارغا كەلگەندە، خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ سىياسەتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى، ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلۈشى مۇشۇ سەۋەبلەر تۈپەيلى مېنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىپ ئاقلىغان بولسىمۇ، لېكىن مېنىڭ ئالتە يىللىق سۈرگۈنلەردە، تۈرمىلەردە تارتقان، كۆرگەن ئازاب-قايغۇلىرىم مېنى ئۆز ۋەتىنىمدە تۇرۇشنىڭ مۇمكىن ئەمەس دەيدىغان بىر قارارغا كەلتۈرۈپ قويدى.
سىز قاچان ئاۋسترالىيەگە كەلدىڭىز؟ نەگە ئورۇنلاشتىڭىز؟ بۇنىڭ جەريانلىرى قانداق بولدى؟ مۇشۇ ھەقتە ئەسلىمىلىرىڭىز بارمۇ؟
بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا شۇ ۋاقتىدىكى ئاق ئورۇس پىروگراممىسىغا چېتىشلىق بىر ئائىلىنىڭ قىزىغا ئۆيلەندىم. شۇ ئۆيلىنىش بىلەن تۆت، بەش يىل جەريانىدا ئايالىمنىڭ ئائىلىسى، چوڭ ئائىلىسى چىقىپ كەتكەن بولسىمۇ، لېكىن ماڭا ئايالىمغا رۇخسەت قىلماي تۆت، بەش يىل ئاۋارە قىلدى. بۇ ئاۋارە قىلىشنىڭمۇ ئاساسىي سەۋەبى مېنى تۈرمىدىن قويۇپ بەرگەن بولسىمۇ، لېكىن بېشىمدىكى ئەكسىل ئىنقىلابچى دېگەن قالپاقنى ئالماي تۇرۇۋالدى. ئۇزۇن ئاۋارىچىلىكلەر، يۈرۈشلەر، ئەرز-شىكايەتلەردىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى توققۇزىنچى مارتتا مەن ئۈرۈمچىدىن ئايرىلىپ، ئاۋسترالىيەگە ئايالىم بىلەن بالىلىرىم بىلەن ئاۋسترالىيەگە مېڭىشقا يولغا چىقتىم. شۇنىڭ بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى يىگىرمىنچى مارتتا جەنۇبىي ئاۋسترالىيەنىڭ پايتەختى بولغان ئادېلايد شەھىرىگە كېلىپ ئادېلايدقا ئورۇنلاشتىم.

بىر قىسىم ئاق ئورۇسلار چاررۇسىيە ئەسكەرلىرى ياكى چاررۇسىيەگە تالىق شۇ چاررۇسىيە ھۆكۈمىتىنى ياقلايدىغان ئورۇسلارنىڭ بىر قىسىملىرى چەت ئەللەرگە قاچقان، بەزىلىرى قاچالمىغان ياكى بولمىسا باشقا ئەللەردە توسۇلۇپ قالغان ئەھۋاللار بولغانلىقى ئۈچۈن بىرلەشكەن دەۋلەتلەر تەشكىلاتى ئاق ئورۇس پروگراممىسىنى ئالاھىتەن تەشكىل قىلىپ، شۇ توسۇلۇپ قالغان، قىيىنچىلىقتا قالغان ئاق ئورۇسلارنى ئامېرىكىغا، كاناداغا ھەم ئاۋسترالىيەگە جايلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان پىروگراممىكەن. شۇ روسىيەدىن بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە قېچىپ كەلگەن بىر قىسىم روسىيە گراژدانلىرى، كېيىنكى ۋاقىتتا سوۋېت گراژدانلىرى بولمىش

ئورۇنلاشقان بىر قىسىم قېرىنداشلىرىمىزنىڭمۇ ئاۋسترالىيەگە، كاناداغا، ئامېرىكىغا يوللىرى ئېچىلغان بولدى. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئاق ئورۇس پىروگراممىسىغا چېتىقلىق بولغان قازاق، ئۆزبېك، تاتارلارغا چېتىلىپ قالغان بەزى بىر ئۇيغۇر ئائىلىلىرىمۇ ئاۋسترالىيەگە كۆچ كېلىشكە باشلىدى ھەم شۇنىڭ بىلەن ئاۋسترالىيە ئارىلىقىدا ئون مىڭلاپ كىلومېتىر مۇساپىلەرنىڭ بولۇشى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ يەرگە كېلىشىنىڭ ئۆزى بىر مۆجىزە ھېسابلىنىدۇ. سىزنىڭ بىلىشىڭىزچە ئاۋسترالىيەگە ئەڭ دەسلەپ كەلگەن ئۇيغۇرلار قايسى؟
ئېنىق مەلۇماتلارغا قارىغاندا، قەشقەر شەھىرىنىڭ چىنىباغقا ئورۇنلاشقان ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللىرىنىڭ ئاخىرى ئىشلىگەن پاتىگۈل تۇرداخۇن قىزى ئەنە شۇلارنىڭ بىرى. ئۇ كونسۇلخانىدا ئىشلەيدىغان پاكىستانلىق مۇسۇلمان بىلەن تونۇشۇپ قېلىپ، ئۇنىڭغا تۇرمۇشقا چىقىدۇ. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلغا كەلگەندە ئەنگلىيە كونسۇلخانىسى تاقىلىدۇ. پاتىگۈل تۇداخون پاكىستانلىق يولدىشى، سەككىز ياشلىق ئىنىسى ئەمەتجان بىلەن ئەزىزانە قەشقەر ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلەن ئىلاجسىز ۋىدالىشىپ، ئورۇنلاشتۇرۇش بويىچە ئاۋسترالىيەنىڭ سىدنېي شەھىرى پېت سترىت بىر يۈز ئون بەشىنچى نومۇرلۇق بىنادىكى ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىغا خىزمەتكە ئورۇنلىشىدۇ. شۇنداق قىلىپ، ئەسلى يۇرتى يېڭىسار ناھىيەسىدىن بولغان پاتىگۈل تۇداخون ھەم ئەمەتجان تۇداخونلارنىڭ ئاۋسترالىيەدىكى يېڭى ھاياتى باشلىنىدۇ. بۇ ۋاقىتلار ئاۋسترالىيەدە ئاۋسترالىيە سىياسىتى قاتتىق يۈرگۈزۈلۈۋاتقان يىللار بولۇپ، ئاسىيالىقلار ئاۋسترالىيەگە قەتئىي قوبۇل قىلىنمايتتى. ئۇلار ئاۋسترالىيەدە ئون ئىككى يىل ياشىغاندىن كېيىن، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلى ئامېرىكىغا كۆچۈپ كېتىدۇ. ئەنە شۇ سەكسىنىنچى يىللاردا ئاۋسترالىيەگە كەلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ سانى قانچىلىك ئىدى؟
دېمەك، گېپىمىزنى خۇلاسىلىساق، ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋسترالىيەگە مۇھاجىرەتكە كېلىشى قىرىق سەككىزىنچى يىلىدىن باشلانغان. ئاساسەن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللارنىڭ ئوتتۇرىدىكى ئاق ئورۇس پىروگراممىسىغا چېتىقلىق ئائىلىلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولسا، كېيىنكى ۋاقتىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى غۇلجىدا بولغان بەشىنچى فېۋرال قىرغىنلىقى ھەم شۇنىڭ بىلەن ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە قىرغىنغا ئۇچرىغان چوڭ قەتلىئاملىرى مۇشۇلار نەتىجىسىدە بىر قىسىم ئۇيغۇرلار چەت ئەللەرگە قېچىشقا باشلىدى، ئىمكانى بولغانلارنىڭ بىر قىسمى ئاۋسترالىيەگە كېلىپ، ئاۋسترالىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ سانى كۈندىن كۈنگە ئاستا ئاستا كۆپىيىشكە باشلىدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرى ئاۋسترالىيەدىكى شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ سانى ئۇلۇغ ئۇششاق بولۇپ، چوڭ-كىچىك بولۇپ ئۈچ يۈز ئەتراپىدا ئىدى. ھازىر بولسا مانا ئوتتۇز نەچچە يىل جەريانىدا، ئوتتۇز يىلدىن ئوشۇقراق ۋاقىت ئىچىدە ئۇيغۇرلارنىڭ سانى تۆت، بەش مىڭ ئەتراپىغا يەتتى.
شۇ سەكسىنىنچى، توقسىنىنچى يىللاردا، دەسلەپكى ۋاقىتلاردا، بىۋاسىتە مۇشۇ ئۇيغۇر ئېلىدىن كېلىپ ئاۋسترالىيەگە يەرلەشكەن ئۇيغۇرلار، ئۆزبەكلەر، تاتارلار ۋە ئۇنىڭدىن باشقا يەنە مۇشۇ. چاررۇسىيەدىن غۇلجا، چۆچەك، ئۈرۈمچى قاتارلىق جايلارغا قېچىپ كېلىپ شۇ يەردە ماكانلىشىپ قېلىپ يەتمىشىنچى يىللاردىن باشلاپ ئاۋسترالىيەگە كۆچۈپ چىققان ئەشۇ رۇسلار قايسى تىلنى ئىشلىتەتتىڭلار ئالاقىدە؟ جاۋابىم، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاھالىنىڭ ئاساسەن يۈزدە سەكسەن، سەكسەن بەش پىرسەنتى شۇ شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇرىستاننىڭ ئىگىسى بوغاچقا، ئۇيغۇرلارنىڭ نەپوسى مەملىكىتىمىزنىڭ ھەممە تەرەپلىرىدە ئاساسلىق نەپوس بوغاچقا، ئۇ ۋاقىتلاردا شۇ گومىنداڭ ۋاقىتلىرىدا بولسۇن، ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتلاردا بولسۇن، ھەتتاكى كوممۇنىست ھاكىمىيىتى شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغاندىن كېيىنكى ۋاقىتلاردا بولسۇن، شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇرىستاندىكى مىللەتلەر، ئورۇسلار، تاتارلار، ئۆزبەكلەر، ھەتتا قازاقلار ھەممىسى دېگەندەك ئۆزئارا سۆزلەشكەنلىرىدە

شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۇيغۇرىستاننىڭ ئاساسىي تىلى ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىشەتتى. ھەتتاكى قەشقەر، يەكەن، ئاقسۇ، خوتەن، ئۈرۈمچىلەردىكى بەزى بىر خىتايلارمۇ شۇ ۋاقىتتىكى ئۇيغۇر نەپوسىنىڭ كۆپلىكى ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىشىدىغان ئىدى. ئاۋسترالىيەنىڭ سىدنېي، مېلبورن، ھەتتاكى ئادېلايد شەھەرلىرىدە ياشاغان ئۇيغۇر، ئۆزبېك، قازاق، قىرغىز، تاتار قېرىنداشلىرىمىز بىلەن ئۇچراشقىنىمىزدا، مۇئامىلە قىلىشقىنىمىزدا يەنە ئۇيغۇر تىلىمىزدا سۆزلىشىمىز. ھەتتاكى بىر قىسىم بىزنىڭ مەملىكىتىمىزدىن كەلگەن ئورۇسلار ھەم شۇنىڭ بىلەن پېرېرودكىلار، بۇلار بىلەنمۇ ئۇچرىشىپ. قالساق بەزىدە ئۇيغۇرچە سۆزلىشىمىز. يۇقىرىدا سىلەر تارىخ شاھىتى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىنىڭ ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.